ລາຍງານປະຈຳປີ 2023 ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ອອກໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ລວມມີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ລາວຍັງຖືກຈັດໃນກຸ່ມທີ 2 ຫຼື Tier 2 ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ຖືກສິ້ງຊອມຕິດຕາມຢູ່ ບົວສະຫວັນ ມີລາຍລະອຽດເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ລາຍງານປະຈຳປີ 2023 ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດໃນທົ່ວໂລກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທີ່ ພິມເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບລາວວ່າ ຄ້າຍຄືກັບ 4 ປີຜ່ານມາ ປະເທດນີ້ຍັງສືບຕໍ່ຖືກຈັດເຂົ້າໃນກຸ່ມທີ 2 ຫຼື Tier 2 ຂອງທັງໝົດທີ່ມີ 3 ກຸ່ມ ກຸ່ມທີ 2 ນີ້ໝາຍເຖິງພວກປະເທດທີ່ຍັງຈະຕ້ອງຖືກຕິດ ຕາມສິ້ງຊອມເບິ່ງຢູ່ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າ ສປປ ລາວ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນຕາມມາດຕະຖານຕ່ຳສຸດໃນການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແຕ່ວ່າໂດຍລວມແລ້ວ ກໍໄດ້ດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອປັບປຸງ ດ້ານຕ່າງໆ ເຊິ່ງລວມມີການເພີ່ມການສືບສວນກໍລະນີຄ້າມະນຸດທີ່ກຳເນີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຫຼື SEZ ເປີດຫ້ອງການຂອງກົມການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຫຼື ATD ຢູ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ ຽມຄຳ ເຊິ່ງໃນນັ້ນໄດ້ດຳເນີນການກວດກາ 306 ບໍລິສັດໃນ SEZ ແຫ່ງນັ້ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ ແລະ ເປີດການດຳເນີນຄະດີການຄ້າມະນຸດ 6 ຄະດີ ແລະ ເຈລະຈາເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ສຳລັບບົດບັນທຶກຄວາ ມເຂົ້າໃຈ ຫຼື MOU ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຕົວແທນສະຫະພັນຂອງກຳມະບານລາວເຂົ້າໄປໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດໄດ້ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລັດຖະບານລາວບໍ່ໄດ້ບັນລຸມາດຕະຖານຂັ້ນຕ່ຳໃນຂົງເຂດສຳຄັນ ເຊັ່ນວ່ າ ສານບໍ່ໄດ້ຕັດສິນໂທດພວກຄ້າມະນຸດຄົນໃດເລີຍໃນປີ 2022 ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບຕໍ່ດຳເນີນຄະດີຕໍ່ພວກຄ້າມະນຸດ 9 ຄົນ ໃນ 2 ຄະດີທີ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ຊຶ່ງຖືວ່າຕ່ຳ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2021 ທີ່ໄດ້ມີກ ານຕັດສິນໂທດພວກຄ້າມະນຸດ 10 ຄົນ ແລະ ຍັງບໍ່ມີການໃຫ້ການບໍລິການປົກປ້ອງຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແກ່ພວກຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດທີ່ເປັນເພດຊາຍ ຫຼື LGBTQI+ ອີກດ້ານໜຶ່ງ ດັ່ງທີ່ໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວໃ ນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ພວກຄ້າມະນຸດໄດ້ຂູດຮີດຜູ້ເຄາະຮ້າຍທັງເປັນຄົນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຄົນມາຈາກຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນລາວ ແລະ ຂູດຮີດຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ເປັນຄົນລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ ພວກເຂົາຍັງສາມ າດໃຊ້ດິນແດນລາວເປັນທາງຜ່ານ ເພື່ອຂົນເອົາຜູ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດທີ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດໄປປະເທດອື່ນຢູ່ໃນຂົງເຂດນັ້ນອີກດ້ວຍ ພ້ອມກັນນັ້ນ ເຄືອຂ່າຍອາຊະຍາກຳທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຈີນ ທີ່ທ ຳການຫຼອກລວງເຮັດໃຫ້ເບິ່ງຄືວ່າເປັນນາຍໜ້າຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງ ແລ້ວຖືກເອົາໄປຂັງໄວ້ໃນຄຸ້ມທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ໂຮງງານແຫ່ງການຫຼອກລວງຢູ່ໃນລາວ ແລະ ແຫ່ງອື່ນໆໃນຂົງເຂດ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ທຳການເຄື່ອນໄຫວຫຼອກລວງຄົນທາງອອນລາຍ ເພື່ອເອົາເງິນຄຣິບໂຕ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆ ໃນດ້ານການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງນັ້ນ ລາຍງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດກ່າວວ່າ ລັດຖະບານ ລາວຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການໃຫ້ການປົກປ້ອງແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຢູ່ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ລະບຸຕົວຜູ້ເຄາະຮ້າຍໜ້ອຍລົງ ມີ 57 ຄົນທີ່ຖືກລະບຸວ່າເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດໃນປີ 2022 ໃນນັ້ນ 67 ຄົນເປັນຜູ້ທີ່ເຄາະຮ້າຍໃນການຄ້າປະເວນີ ແລະ 8 ຄົນຖືກບັງຄັບໃຫ້ໃຊ້ແຮງງານ ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ແມ່ນໜ້ອຍກວ່າຈຳນວນຂອງປີ 2021 ທີ່ມີ 110 ຄົນຖືກລະບຸຕົວ ແຕກຕ່າງໄປຈາກປີກ່ອນ ມີການພົບວ່າພວກຄ້າ ມະນຸດໄດ້ຂູດຮີດຜູ້ເຄາະຮ້າຍຕ່າງປະເທດໃນລາວໜ້ອຍກວ່າ ໃນນັ້ນ 74 ຄົນ ຖືກພົບວ່າເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ທີ່ເອົາອອກມາຈາກເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຊຶ່ງ 6 ຄົນໃນນັ້ນແມ່ນເ ປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງເປັນຈຳນວນໜ້ອຍກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບ 18 ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຖືກລະບຸໃນປີ 2021 ຕາມລະບຽບການແລ້ວ ມີແຕ່ກົມ ATD ສູນກາງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະ ນຸດຢ່າງເປັນທາງການໄດ້ ແຕ່ໃນທາງປະຕິບັດແລ້ວ ຕຳຫຼວດແຂວງ ຕຳຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຫຼື NGO ກໍສາມາດກວດສອບລະບຸ ຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລ້ວສົ່ງພວກເຂົາໄປຫາ ATD ໄດ້ ເພື່ອລະບຸຕົວຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການຂາດການລະບຸຕົວ ແລະ ການນຳສົ່ງທີ່ເປັນລະບົບດຽວກັນໃນທົ່ວປະເທດ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດສະ ໜອງການບໍລິການປົກປ້ອງແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງອົງການ NGO ສັງເກດເຫັນວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວມີແນວໂນ້ມທີ່ບໍ່ຢາກລະບຸຜູ້ຊາຍ ແລະ ບຸກຄົນ LGBTQI+ ວ່າເປັນຜູ້ຖືກ ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ແຕ່ວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຄ້າມະນຸດໃນການເຄື່ອນໄຫວຫຼອກລວງອິນເຕີເນັດ ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ເປັນເພດຊາຍນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ ນອກນັ້ນ ຍັງມີລາຍງານວ່ າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພບາງຄົນມີການຈຳແນກຕໍ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ LGBTQI+ ແລະ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍເຫຼົ່ານີ້ ກໍມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຖືກຈັບຍ້ອນຂໍ້ຫາກະທຳຜິດທາງການຄ້າປະເວນີ ໂດຍບໍ່ມີການກວດກາຫາຕົວຊີ້ ວັດທາງດ້ານການຄ້າມະນຸດເລີຍ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈຳຊາຍແດນທີ່ເປັນຈຸດທາງຜ່ານນັ້ນຍັງຕ່ຳຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີກາ ນລິເລີ່ມການຝຶກອົບຮົມຂອງລັດຖະບານກໍຕາມ ສະຫຼຸບແລ້ວ ລັດຖະບານລາວສືບຕໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບອົງການສາກົນໃນການດຶງເອົາຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ອອກມາຈາກສະຖານທີ່ກັກຂັງ ແລະ ບັ ງຄັບໃຫ້ອອກແຮງງານ ຫຼື ເຄື່ອນໄຫວທຳການຫຼອກລວງທາງອິນເຕີເນັດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ກີດກັນຈາກພວກເຈົ້າໜ້າ ທີ່ທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງກໍຕາມ ແຕ່ລັດຖະບານລາວກໍຍັງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງພຽງພໍ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອພວກຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ອີງຕາມກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫ ະລັດ ບົວສະຫວັນ VOA